SBS Radio ລາວ ຊາຍຄົນອົດສະຕຣາລຽນຄົນໜຶ່ງຕໍ່ສູ້ຢ່າງຍືດຍາວເຖິງ 5 ປີ ເພື່ອພິສູດວ່າຕົນເປັນຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາເລຍ ຄົນອົດສະຕຣາເລຍຄົນໜຶ່ງມີໄຊໃນການຕໍ່ສູ້ໃນດ້ານກົດໝາຍກັບກະຊວງພາຍໃນຂອງ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ Home Affairs ເຖິງ 5 ປີ ທີ່ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ພະຍາຍາມຖອນສັນຊາດອົດສະຕຣາລຽນຂອງຜູ້ກ່ຽວ ພາຍຫຼັງທີ່ຢ່າງຜິດພາດ ກະຊວງດັ່ງກ່າວອ້າງວ່າ ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນປາປົວນິວກີນີ ການຕັດສິນຊີ້ຂ າດອັນເປັນປະຫວັດການນັ້ນ ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບເງິນ ex gratia payment ສຳລັບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍໃນດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ນີ້ມີຜົນສະທ້ອນສຳລັບຄົນອົດສະຕຣາລຽນຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ທີ່ເກີດເປັນ ຄົນປາປົວນິວກີນີ ກ່ອນທີ່ປະເທດປາປົວນິວກີນີ ໄດ້ເອກະລາດຈາກປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ extra grata payment ແມ່ນເງິນທີ່ຈ່າຍໃຫ້ ໂດຍທີ່ຜູ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງບໍ່ຈຳເປັນຈະຮັບເອົາຄວາມຜິດຂອງຕົນ ຈາກການຕໍ່ອາຍຸໜັງສືຜ່ ານແດນຄືພາສປອດເປັນປະຈຳ ຜູ້ທີ່ຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນຖືກນາບຂູ່ວ່າຈະຖືກກັກຕົນກັກໂຕ ແລະ ກັບກາຍເປັນຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ໃນຄາວເກືອບ 5 ປີກ່ອນນີ້ ກະຊວງກວດຄົນເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາເລຍບອກໃຫ້ທ່ານ ທ ຣອຍ ໂຣນ ເຊນລີ ຊາບວ່າທ່ານບໍ່ແມ່ນຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາເລຍ

ທ່ານ ເຊນລີ ເກີດຢູ່ໃນປະເທດປາປົວນິວກີນີ ໃນຄາວປີ 1975 ກ່ອນໜ້າທີ່ປະເທດປາປົວນິວກີນີໄດ້ເອກະລາດຈາກປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ໃນທ່ານເປັນເດັກໆຢູ່ ທ່ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ຄອບຄົວຍ້າຍມາຢູ່ບຣິສເບ ນ ຄວີນສະແລນ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ພໍ່ແມ່ນັ້ນເປັນຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາລຽນມາແຕ່ເມື່ອນັ້ນພຸ້ນ ແຕ່ແລ້ວ ໜັງສືສະບັບໜຶ່ງຈາກທ່ານ ພີເຕີ ດັດເຕັນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກວດຄົນເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາເ ລຍຂອງຄາວນັ້ນ ຍັງຢືນຈຸດທີ່ຢືນຂອງກະຊວງດັ່ງກ່າວວ່າ ທ່ານ ເຊນລີ ເປັນຄົນປາປົວນິວກີນີ ກະທັ້ງທີ່ວ່າທ່ານ ເຊນລີ ເກີດເປັນຄົນອົດສະຕຣາລຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ກໍຕາມແຕ່ ໃນແງ່ນີ້ ທ່ານ ເຊນລີ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ it's one of the

ຄະນະສານເຕັມສ່ວນຄະນະໜຶ່ງຂອງສານອົດສະຕຣາເລຍ ຢ່າງບໍ່ມີການຄັດຄ້ານໃດໆ ຕັດສິນຊີ້ຂາດວ່າກະຊວງດັ່ງກ່າວ ແລະ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງໆ ມີຄວາມຜິດພາດໃນການຕີຄວາມໝາຍຈາກກົດໝາຍສັນຊາ ດອົດສະຕຣາເລຍ ຄື Citizenship Act ຄະນະສານນັ້ນຮັບຮູ້ສັນຊາດອົດສະຕຣາເລຍຂອງທ່ານ ເຊນລີ ແລະ ໃຫ້ຄ່າຊົດເຊີຍສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍໃນດ້ານຈິດປະສາດແກ່ຜູ້ກ່ຽວ ແຕ່ເວົ້າວ່າທັງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ກະຊວງນັ້ ນບໍ່ໄດ້ກະທຳການຊີ້ຂາດນັ້ນ ໂດຍມີເຈດຕະນາອັນບໍ່ຈົບບໍ່ດີ ກະຊວງ Home Affairs ອົດສະຕຣາລີ ບໍ່ໄດ້ຂໍອຸທອນ ຄືບໍ່ໄດ້ຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານການຊີ້ຂາດນັ້ນ ອັນໝາຍເຖິງວ່າການຊີ້ຂາດຂອງສານນັ້ນແນ່ແທ້ແລ້ວ ທ່ານ ຈັນ ທະນາຍ ຄວາມຂອງທ່ານ ເຊນ ລີ ເວົ້າວ່າ

ແລະ ທ່ານສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳຂອງທ່ານ ໃນທ່ານເປັນນັກວິສາຫະກິດລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຍ້ອນຖືກຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ທ່ານຫາຫຼັກຖານກ່ຽວກັບສັນ ຊາດອົດສະເຕຣເລຍຂອງທ່ານນັ້ນ ດັ່ງການຈົດຊື່ລົງທະບຽນການເກີດຂອງທ່ານກັບລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ໃນເລື່ອງນີ້ ທ່ານນຳເອົາຫຼັກຖານຕ່າງໆມາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

ມັນບໍ່ຖືກມອງເບິ່ງໂດຍກະຊວງ Home Affairs ແລະ ນາບຂູ່ວ່າພວກເພິ່ນຈະຕ້ອງຈັບທ່ານ ແລະ ກັກໂຕໄວ້ ວ່າຊັ້ນ ຍານາງສາດສະດາຈານ ກິມ ຣູເບັນສະຕຽນ ທະນາຍຄວາມໃນສານ ຄື barrister ຂອງທ່ານ ເຊນ ລີ ເວົ້າວ່າ I think this court case is a vindication

SBS ສອບຖາມຢ່າງລະອຽດກະຊວງ Home Affairs Australia ຫຼາຍຄຳຖາມ ດັ່ງຖາມວ່າກະຊວງນັ້ນຮັບຮູ້ວ່າມີຄວາມຜິດພາດຖືກກະທຳຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນອີກ ແລະ ກະຊວງນັ້ນຈະໃຫ້ ex gratia payment ຫຼື ຂໍອະໄ ພຍະໂທດ ຫຼື ບໍ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້

ກຳລັງຮ້ອງຂໍເອົາຄ່າເສຍຫາຍຕ່າງໆ ທີ່ຕົກເປັນ 7 ຕົວເລກ ແລະ ໄດ້ພາສປອດຂອງທ່ານຄືນແລ້ວ ແລະ ທ່ານເປັນພຽງແຕ່ຢາກໄປຫາລູກເມຍຂອງທ່ານໃນປະເທດໄຕ້ຫວັນ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລ າຍ ແລະ ວິທະຍຸ